From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັ ນທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການເຕືອນຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ສົງຄາມສຳລັບປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ໃນ ການຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຖ້າປາສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ສຳລັບ ແລງວັນພະຫັດທີ 1 ກຸມພານີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ກອງກຳລັງອິດສະຣາແອລໂຈມຕີພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ທ່າມກາງການຜັກດັນຄັ້ງໃໝ່ເພື່ອຢຸດ ການຕໍ່ສູ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາ ເມລິກັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໂຈມຕີໂດຣນຫຼາຍລຳຢູ່ໃນເຢເມນ ສະຫະພາບຢູໂຣບພ້ອມສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ຂະນະທີ່ຮັງກາຣີກ່າວຫາກຸ່ມວ່າຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງອິດສະຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສເນາະ ການໂຈມຕີຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນຍັງດຳ ເນີນຢູ່ ແລະ ອິດສະຣາແອລກໍໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ລະກະຢູ່ພື້ນດິນເນາະ ລະຂະເຈົ້າກະໄດ້ສັງຫານພວກ ພວກຫົວຮຸນແຮງນັ້ນນຳເນາະ ລະກະໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ຢຸດການຕໍ່ ສູ້ນັ້ນ ເຊິ່ງທ່າມກາງການຜັກດັນຈາກສາກົນສຳລັບການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຄັ້ງໃໝ່ໃນເຂດກາຊາ ກອງກຳລັງອິດສະຣາແອລໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງກາຊາເມື່ອວັ ນພຸດວານນີ້ ການໂຈມຕີຂອງອິດສະຣາແອລລວມມີເມືອງກາຊາ ບ່ອນທີ່ກອງທັບກ່າວວ່າ ຂະເຈົ້າຍັງໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ 15 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຢູ່ພື້ນດິນ ໃນເມືອງຄານຢູນິສ ເຊິ່ງເປັນຕົວເມືອງຫຼັກໃນພາກໃຕ້ຂອງກາຊານັ້ນ ຜູ້ເຫັນເຫດການຫຼາຍຄົນໄດ້ລາຍງານການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ ນອກຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຊາວປາແລັດສະໄຕນ໌ຂອງສ ະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ດ້ວຍການເຮັດສົງຄາມທີ່ດຸເດືອດໃນພາກພື້ນ ປະຊາຊົນ 184,000 ຄົນໄດ້ລົງທະບຽນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຫຼົບໜີໄປຊາຍຝັ່ງທະເ ລເມດີເຕີເຣນຽນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົວເລກຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງອິດສະຣາແອລ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 26,900 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ລວມມີທັງພົນລະເຮືອນ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ກຸ່ມ ຫົວໜ້າກຸ່ມຮາມາສ ທ້າວອິສມາອີລ ຮານີເຢ ຄາດວ່າ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣຂອງປະເທດອີຈິບ ເພື່ອປຶກ ສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງ ເຊິ່ງຈະລວມມີທັງການຢຸດຕໍ່ສູ້ໃນກາຊາ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ທ້າວ ຮານີເຢ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ສຶກສາແຜນການຢຸ ດຍິງ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຢືນຢັດຂອງ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ສຳລັບການຢຸດຍິງຖາວອນ ແລະ ການຖອນກຳລັງຂອງອິສຣາແອລ ອອກຈາກເຂດກາຊາ ທິບສຸດາ ສະຫະລັດໄດ້ ໂຈມ ຕີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຊຶ່ງກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນ 10 ລຳໃນປະເທດເຢເມນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກສົງຄາມໃນຂົງເຂດກາຊາທີ່ແຜ່ລາມໄປ ທົ່ວພາກພື້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດລຳໜຶ່ງຍັງໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອີຣານ 3 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນລູກໜຶ່ງຂອງພວກຫົວຮຸນແ ຮງຮູຕີ ຕົກຢູ່ໃນອ່າວເອເດນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມ ການບາດເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃ ດໆ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບອີຣານ ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຢເມນ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຕິດລະເບີດ ແລະ ລູກສອນໄຟເຂົ້າໃສ່ ຂະບວນເຮືອສິນຄ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດທ ະເລແດງ ແລະ ອ່າວເອເດນ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຮ້ອງວ່າເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະ ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມ ສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຢູ່ໃນ ເຢເມນ ແລະ ໄດ້ຈັດໃຫ້ພວກທະຫານກຸ່ມບ້ານກຸ່ມນີ້ກັບເຂົ້າໄປໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນພຸດວານນີ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານເຮືອຂອງພວກເຂົາໄ ດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອ່າວເອເດນ ລຸນຫຼັງຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ກຳປັ່ນພິຄາດ Gravely ຂອງສະ ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ການໂຈມຕີໃສ່ກຳປັ່ນຫຼາຍລຳຂອ ງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງເອເຊຍ ແລະ ຢູໂຣບຊັກຊ້າລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າການສະໜອງຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ເປັນສັນຍານເຮັດໃຫ້ ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາອາດຈະມາກາຍເປັນຄວາມຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ພຸດທະສອນ ບັນດາປະມຸກລັດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະພະຍາຍາມຊັ ກຊວນປະເທດຮັງກາຣີ ໃຫ້ຢຸດກີດກັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສຳລັບຢູເຄຣນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະພາບຢູໂຣບໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊລສ໌ ປະເທດເບລຈຽມ ໃ ນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກີຢິບໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈະໝົດລູກປືນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍເຣລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບກາ ນສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານເພີ່ມເຕີມສຳລັບກີຢິບ ໃນເວລາທີ່ທ່ານລົມກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊລສ໌ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານ ບໍເຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຕ້ອງການລູກປືນເພີ່ມເຕີມ ມັນມີຄ ວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ໃນຂະໜາດຂອງອາວຸດຈາກຝ່າຍໜຶ່ງ ແລະ ອີກຝ່າຍອື່ນ ແລະ ຊ່ອງວ່າງນີ້ຕ້ອງຖືກເຕີມເຕັມ ແລະຍ້ອນແນວນີ້ ສະພານີ້ຈະເອົາມາດຕະການທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ແນວໃດກໍຕາມ ອີທຳອິດ ສະ ຫະພາບຢູໂຣບຕ້ອງຜ່ານພົ້ນຄວາມແຕກແຍກພາຍໃນກ່ອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນເດືອນທັນວາແລ້ວນີ້ ຮັງກາຣີໄດ້ຢັບຢັ້ງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ 4 ປີ ມູນຄ່າ 54 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບຢູເຄຣນ ໂດ ຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນມາຈາກງົບປະມານຂອງກຸ່ມ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ແມ່ນປະເທດສະມາຊິກ ປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ 26 ປະເທດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ສານສູງສຸດຂອງອົງການສະຫ ະປະຊາຊາດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳເວົ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃນສຳນວນຟ້ອງຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ກ່າວຫາວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຕັ້ງກອງທຶນໃຫ້ພວກກະບົດແບ່ງແຍກດິນແດນ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນໄລຍະໜຶ່ງທົດສະ ວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີການຈຳແນກຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າຂອງແຫຼມໄຄຣເມຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຍຶດຄອງເອົາແຫຼມດັ່ງກ່າວນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ສານຍຸຕິທຳສາກົນໃນວັນພຸດວານນີ້ໄ ດ້ຕັດສິນວ່າ ມົສກູລະເມີດຕໍ່ມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງສົນທິສັນຍາ 2 ສະບັບ ຄື 1 ກ່ຽວກັບການໃຫ້ທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການລຶບລ້າງການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແຕ່ສານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ ການກ່າວອ້າງຂອງກີຢິບຫຼາຍຂໍ້ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມົສກູຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃນການໂຈມຕີພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງມີການຖິ້ມໂ ທດໃສ່ພວກກະບົດຊາວຢູເຄຣນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍ ລວມທັງການຕົກຂອງຖ້ຽວບິນທີ 17 ຂອງເຮືອບິນ ໂດຍສານມາເລເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ລູກເຮືອທັງໝົດ 298 ຄົນ ພຸດທະສອນ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໜຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ໂຮງໝໍໃນພາກພື້ນຄາກີບ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 4 ຄົນບາດເຈັບ ທ່ານໂອເລ ຊີເນຮູບອບ ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນຄາກີ ບໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້ ໃນເມືອງເວລິກີ ເບີລຸກ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງຄາກີບ ແລະ ປະມານ 20 ກິໂລແມັດຈາກເຂດຊາຍແດນຣັດເຊຍ ທ່ານຊີເນຮູບອບໄດ້ກ່ າວວ່າ ລະເບີດທາງອາກາດນຳວິຖີໄດ້ຕົກຖືກໂຮງໝໍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຫຼັງຄາ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ 38 ຄົນຖືກອົບພະຍົບອອກຈາກໂຮງໝໍ ແລະ ວ່າທັງພະນັກງານ ແລະ ຄົນ ໄຂ້ມີເວລາທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການເຕືອນທາງອາກາດກ່ອນການໂຈມຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ລາຍງານການຍິງໂດຣນຂອງຢູເຄຣນຕົກ 5 ລຳ ເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້ ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 4 ລຳ ຢູ່ພາກພື້ນແບລໂກຣອດ ເຊິ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ ແລະ ໂດຣນອີກລຳໜຶ່ງໃນພາກພື້ນເຄີສທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບໃ ດໆ ທິບສຸດາ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນກຳລັງກ່າວເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂອງຕົນຕໍ່ຈີນ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຕ້ານຢາເສບຕິດ ການຫາລືກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນລ ະຫວ່າງທະຫານກັບທະຫານຄືນໃໝ່ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຂອງການຮື ຮ່ວມມືສຳລັບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລິວັນ ກ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ ການທູດທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມສຳພັນ ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບການຈັດການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງໄຕ້ຫວັນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນນີ້ ໂດຍບໍ່ມີເຫດການສຳຄັນໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫາຂ້າມຊ່ອງແຄບ ແລະ ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ປັກກິ່ງ ແລະ ໄທເປ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສົນທະນາສື່ສານທີ່ບິດເບືອນ ແລະ ການເຂົ້າໃຈຜິດ ຊຶ່ງປັກກິ່ງຖືວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຟັງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ກອງກຳລັງ ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມເກາະດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ຊູລີວານ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຫຼ້າສຸດຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈ ໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ພຸດທະສອນ ກອງທັບຂອງພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຮັກເກີທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບລັດຖະບານຈີນ ກຳລັງຂຸດເ ຈາະເລິກລົງໄປຢ່າງບໍ່ລົດລະໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ຊ່ວຍປະຕິບັດງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງອາເມລິກາ ເຊິ່ງກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມອັນຮີບດ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດລະເລີຍໄດ້ ອີງຕາມຄຳເຕືອນໃ ໝ່ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ອົງການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສູນບັນຊາການທາງ ໄຊເບີຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການໃນວັນພຸດວານນີ້ຕໍ່ໜ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຈົ່ງເອົາມາດຕະການກ່ອນທີ່ມັນຈະສາຍເກີນໄປ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກຳລັງປະເຊີນຕໍ່ຊາວອາ ເມລິກັນໝົດທຸກຄົນ ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພວກເຮົາດຽວນີ້ ພວກ ຂໍອະໄພ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ເຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກເລືອກຂອງສະພາກ່ຽວກັບພັກຄອມມູນິດ ຂອງຈີນ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການກະທຳທັງຫຼາຍຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ພວມແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫຼາຍ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພຽງແຕ່ເປົ້າໝາຍທາງການເມືອງ ແລະ ການທະຫານເທົ່ານັ້ນ ທ່າ ນ ເຣ ໄດ້ກ່າວ ແລ້ວກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພວກແຮັກເກີຂອງຈີນກຳລັງເຂົ້າໄປຝັງຕົວຢູ່ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອາເມລິກາ ເພື່ອກະກຽມທີ່ຈະສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍໃນໂລກແຫ່ງຄວ າມເປັນຈິງຕໍ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນຊາວອາເມລິກັນ ຖ້າຫາກວ່າ ຫຼື ເມື່ອໃດທີ່ຈີນຕັດສິນໃຈວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະໂຈມຕີ ທິບສຸດາ ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງທະຫາ ນມຽນມາ 3 ປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໂດຍພວກທະຫານ ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ແລະ ໄລ ໄດ້ລະບຸໂຕ 4 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 2 ອົງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັ ດກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງອຳນາດການປົກຄອງທະຫານຕໍ່ຕ້ານພົນລະເຮືອນ ແລະ ພວກທີ່ສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ໃຫ້ການສ ະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຜະລິດອາວຸດຢູ່ໃນມຽນມາ ທີ່ຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ພະມ້າ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ຊເວ ບາຢຽນ ພີຢູ ພ້ອມທັງເຈົ້າຂ ອງບໍລິສັດ ທ້າວ ທຽມ ວິນ ຊໍ ແລະ ເມຍຂອງລາວ ພ້ອມກັບລູກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ 2 ຄົນ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ 5 ດາວຂອງມຽນມາ ມີລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດທັງສອງນີ້ແມ່ນຍັງຮັກສາຄ ວາມສຳພັນກັບບໍລິສັດຖືຮຸ້ນເສດຖະກິດມະຫາຊົນມຽນມາ ຫຼື M EHL ຊຶ່ງຄວບຄຸມໂດຍພວກທະຫານ ຫຼື ທັດມາດໍ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນເວລານີ້ ພວກທະຫານມຽນມາໄດ້ເພິ່ງພາກິດຈະກຳທາງດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອໃ ຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໃນ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖາ ນີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກນ ກຳລັງເຕືອນວ່າ ສົງຄາມສຳລັບປ້ອງກັນປ ະເທດຂອງຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຖ້າປາສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍລັດຖະສະພາ ການຮຽກຮ້ອງຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມີຂຶ້ນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູ ໂຣບກ່າວວ່າ ຄວາມປອດໄພຂອງຢູໂຣບແມ່ນຢູ່ໃນການເດີມພັນເຊັ່ນກັນ ຊິນດີ ເຊ ນັກຂ່າວອາວຸໂສດ້ານການທູດ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍສືບຕໍ່ໂຈມຕີບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເມືອງໃນຢູເຄຣນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າລັດຖະ ສະພາສະຫະລັດຕ້ອງຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານ ທີ່ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບກີຢິບ It is vital that Congress pass the supplemental budget request ທ່ານບລິງເກນ ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນຍິ່ງທີ່ວ່ າ ລັດຖະສະພາຮັບຜ່ານງົບປະມານເພີ່ມຕື່ມທີ່ປະທານາທິບໍດີຂໍໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນ ປາສະຈາກມັນແລ້ວ ເວົ້າງ່າຍໆ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຊາວຢູເຄຣນໄດ້ບັນລຸ ແລະ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸນັ້ນ ກໍຈະ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ນັກຊ່ຽວຊານທ່ານໜຶ່ງກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ນຳໜ້າໝູ່ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຄືທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ນຳ ພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ຜູ້ທີ່ກຳຮ່າງງົບປະມານໄວ້ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດຕິດກັບເມັກ ຊິໂກ ທ່ານໄມໂກ ຄິມເມຈ ເປັນອາຈານສອນປະຫວັດສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກາໂຕລິກຂອງອາເມລິກາ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ Former President Trump seems to be pretty much ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເບິ່ງຄືວ່າກຳລັງໄປຕາມເສັ້ນ ທາງທີ່ຈະຖືກເລືອກເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິກິດການຢູເຄຣນ ເລີ່ມຈະໄດ້ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິກິດການຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນບໍ່ໃ ຫ້ກ້າວໄປໜ້າ ແຕ່ໃນບາງປະເດັນ ກໍພຽງແຕ່ສ້າງການກີດຂວາງຕ່າງໆ ສຳລັບລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດເນວາດາ ເມື່ອວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ຄັ ດຄ້ານຕໍ່ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຄືຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ເວົ້າວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດ ນ ທີ່ໄບເດັນຜັກດັນອອກມາ ແລະ ຊຸກຍູ້ອອກມານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຢຸດຢັ້ງການເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສືບຕໍ່ການບຸກລຸກອາເມລິກາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສົ່ງເງິນຫຼາ ຍຕື້ໂດລາໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກສະພາຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນອາທິດຂອງຢູເຄຣນປີ 2024 ດ້ວຍການຢ້ຽມຢາ ມພວກທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນແກ່ກີຢິບ ລວມທັງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານແອນດີ ແຮຣິສ ຈາກລັດແມຣີແລນນຳດ້ວຍ ທ່ານແອນດີ ແຮຣິສ ເວົ້າວ່າ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວກໍແມ່ນວ່າ ອັນນີ້ບໍ່ຄວນເປັນເລື່ອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼື ຣີພັບບລິກັນ ອັນນີ້ບໍ່ຄວນເປັນເລື່ອງຂອງຝ່າຍຂວາຈັດ ເລື່ອ ງຂອງຝ່າຍຊ້າຍຈັດ ອັນນີ້ແມ່ນເລື່ອງຊາວອາເມລິກັນໝົດທຸກຄົນຄວນເຫັນດີນຳກັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານໃນທີ່ນີ້ທີ່ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ນາງມາຊີ ແຄັບເທີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງສະຫະລັດແມ່ນຕ້ອງການດຽວນີ້ ທ່ານນາງແຄັບເທີເວົ້າວ່າ ດຽວນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ລັດຖະສະພານີ້ ຈະຢືນຢັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສົ່ງເສີມເສລີພາບ ແລະ ເສລີພາບຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ໃນຢູໂຣບ ບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມທັງປະທ ານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ຍັງໄດ້ອອກສຽງເຖິງຄຳເຕືອນ ອັນທີ່ເປັນໄຊຊະນະຂອງຣັດເຊຍເໜືອຢູເຄຣນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ເວົ້າວ່າ ສະນັ້ນ ຄ່າສູນ ເສຍ ຄ່າສູນເສຍທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະຂອງຢູເຄຣນ ບໍ່ວ່າໄລຍະສັ້ນຫາໄລຍະຍາວແມ່ນສູງເກີນໄປສຳລັບພວກເຮົາທັງໝົດ ອັນນີ້ເປັນເຫດຜົນກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະການເອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນໃນລະຫວ່າງປີນີ້ ແລະ ຫຼາຍປີຈະມາເຖິງນີ້ ບໍ່ວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ບໍ່ວ່າມັນຕ້ອງສູນເສຍແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນດິນແດນຕ່າງຖິ່ນ ຄືສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບທຸກຄົນສະເໝີ ແຕ່ການວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແບບບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທ່ານໜຶ່ງປະສົບກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ຄາດຫວັງ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີລາຍງານກ່ຽວກັບການສຳພາດເຖິງທີ່ມາໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ກຳລັງປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງເອັນເນັກ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ເອັນເນັກ ຫຼື ອະເນກ ອັກຄະສອນ ເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ທຳອິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກ່ຽວກັບເຄື່ອງ slot machine ຊຶ່ງກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນໃນປີ 2012 ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ ເອັນເນັກ ອັກຄະສອນ Slot Machine Service ດ້ວຍການສ້ ອມແປງເຄື່ອງ slot machine ໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຕໍ່ມາຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດມາເປັນ AA Slot Repair and Parts ໂດຍມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 400 ແຫ່ງໃນທົ່ວສະຫະລັດ ນອກນັ້ນ ເອັນເນັກຍັງມີບໍລິສັດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຂອງຕົນເອງທີ່ຜະລິດຂຶ້ນໃນໄຕ້ຫວັນ ສ ປ ຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ມີຈຳໜ່າຍມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ ປັດຈຸບັນ ເອັນເນັກອາຍຸ 39 ປີ ແຕ່ລາວສາມາດສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກລູກຄ້ າຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງລາວກ່າວວ່າ ທຸກຢ່າງແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການທີ່ລາວໄປຮຽນວິຊາຊີບກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ ໂດຍລາວກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ກົດໝາຍຂອງ ອ່າ State ເນວາດານະ ເຈົ້າຕ້ອງ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈັ່ງຮຽນກ່ຽວກັບ gaming ໄດ້ ບາດນີ້ເຮົາກະເລີຍເຮັດວຽກໄປນຳ ສອງ job ໄປນຳຈົນຖ້າ ຈົນຮອດອາຍຸ 21 ໃນຂະນະນັ້ນນະ ເຮັດວຽກຫຍັງຢູ່ ເຮັດວຽກຢູ່ Albertson ແດ່ ຊຸກລົດແດ່ ເຮັດຂັບລົດ ຮ້ານອາຫານແດ່ຊີ້ນະ labor ຈັ່ງຊີ້ ຊະ ແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ນະ ເພາະວ່າຫາເງິນເພື່ອຮຽນເດ້ ຕັ້ງແຕ່ຈົບ high school ມາຈົນຮອດ 21 ປີນີ້ ເຮັດວຽກແບບສອງ job ຕະຫຼອດ ເພື່ອຫາເງິນມາຮຽນຫັ້ນນະ ຫາເອງເດ້ ບັດນີ້ພໍອາຍຸ 21 ປີປຶບ ໄປສະໝັກເຂົ້າໂຮງ ຮຽນບັດນີ້ ຕອນເຊົ້າກໍຕ້ອງໄປ ໄປເຮັດວຽກ ຕອນແລງມາເຮົາກໍໄປຮຽນບັດນີ້ນະ ຈົບມານີ້ ມັນກະມີຄູເຂົາ ເອີ ບອກວ່າ ເຮີ້ຍ ອະເນກ ຄັນເຈົ້າຮຽນຈົບແລ້ວນີ້ນະ ບໍລິສັດໜຶ່ງເຂົາວ່າ Golden Gaming ເຂົາຖາມໄປ Hey ອະເນກ I know about you ເຂົາວ່າຊີ້ Look like you pretty good you got talent ບອກວ່າຄັນ you ຈົບແລ້ວ ໃຫ້ມາຫາຂ້ອຍ ຂ້ອຍມີ position ໃຫ້ເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ອາຈານແນະນຳໃນປີ 2009 ດ້ວຍການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຫຼິ້ນເກມຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທົ່ ວໄປມາໄດ້ໄລຍະ 3 ປີ ເອັນເນັກກໍເກັບກ່ຽວປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນຄວາມສາມາດຂອງລາວເອງກໍເຮັດໃຫ້ທາງສະຖານທີ່ຕັ້ງ slot machine ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕຂອງລາວຫຼາ ຍຂຶ້ນ ເອັນເນັກຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນເປີດບໍລິສັດສ້ອມແປງນ້ອຍໆຂອງຕົນເອງຂຶ້ນໃນປີ 2012 ຢູ່ເຮືອນ ໂດຍໃຊ້ກາຣາລົດເປັນບໍລິສັດ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນທົ່ວໄປ ແຕ່ເນື່ອງຈາກປະສົບການບວກກັບການເຮັດວຽກແບບບໍ່ ຕິ ລູກຄ້າກໍເລີ່ມຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຂອງລາວຈຶ່ງຂະຫຍາຍອອກ ຈົນກາຍມາເປັນບໍລິສັດສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເນື້ອທີ່ 20,000 ຟິດມົນທົນ ຊຶ່ງລາວເລົ່າໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້ ຂອງມັນຫຼາຍຈົນລົ້ນຕະຫຼາດເດ້ບັດນີ້ ນະ ເຮົາກໍເລີ່ມວ່າ ໂອເຄ ຕ້ອງຫາຊອກ repair shop ແລ້ວບັດນີ້ຕ້ອງໄປຫາເຊົ່າ ກໍເລີຍຍ້າຍອອກມາປີ 2019 ໄປ 1100 square foot ອັນນັ້ນກໍສາມາດ ໃສ່ໄດ້ປະມານ ຄິດວ່າປະມານ 50 ກວ່າເຄື່ອງ ຄັນຊິເອົາ slot machine ເດ້ ເຮົາຍ້າຍຈາກ 1,100 square foot 3,500 square foot ເຮົາຈົດເຊັນສັນຍາກັບ property management ບັດນີ້ property management ມັນຊິມີກົດຕົວໜຶ່ງ ມັນວ່າ ເຈົ້າສາມາດຂະຫຍາຍແບບບໍ່ຕ້ອງ break lease ເຮົາຢູ່ຫັ້ນບໍ່ຮອດ 6 ເດືອນ ຍ້າຍຈາກຕົວນັ້ນອີກ expand ອີກເດ້ບັດນີ້ນະ ບັດນີ້ເຮົາເລີ່ມອອກໄປຕ່າງ ອ່າ ຕ່າງລັດ ເດ້ບັດນີ້ ເອັນເນັກ ເລົ່າວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີລູກຄ້າຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກລາວເປັນຄົນເຮັດວຽກໄວ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ທີ່ຕົນເອງສ້ອມໄວ້ແລ້ວມາປ່ຽນໃຫ້ລູກຄ້າເລີຍ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວຕອນໜຶ່ງວ່າ ປະສົບການທີ່ເຮົາຢູ່ດົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 4-5 ນາທີ ບາງທີ 30 ນາທີ ແລ້ວແຕ່ ຄັນໂຕໃດ power supply ບັດນີ້ເຮົາໃຊ້ໄຫວພິບເຮົາ ຄືວ່າ ໂອເຄ ຄັນຮູ້ວ່າ power supply ຫັ້ນບໍ່ໄດ້ນໍ ປະມານ 10 ນາທີ ກໍ ກໍລຽບລ້ອຍ ບາງທີກໍ 5 ນາທີ ຄັນເປີດເບິ່ງ ກໍຮູ້ ຄັນມີ ເຈົ້າມີປະສົບການ ບັດນີ້ ໃນຄວາມຄິດເຮົາຄືແຫຼະ ຄັນ power supply ປຶບ ເຮົາເອົາ power supply ທີ່ເຮົາສ້ອມໄວ້ແລ້ວ ປ່ຽນເລີຍ ເຮົາຕ້ອງເຮັດຈັ່ງໃດໄດ້ທີ່ຂອງລູກຄ້າຕ້ອງອອກໄປໃຫ້ກ່ອນ ບັດນີ້ power supply ທີ່ເຮົາປ່ຽນອອກມານີ້ ເຮົາຕ້ອງເກັບໄວ້ ເວລາເຮົາມີ down time ເຮົາຕ້ອງມານັ່ງສ້ອມຕົວນີ້ ເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນ stock ຂອງຕົວໜ້າໄປ ຕ້ອງມີວິທີເຮັດ ຄືວ່າເຈົ້າປ່ຽນຂອງ ຂອງໄປກ່ອນ ເຈົ້າປ່ຽນໃສ່ໃຫ້ຂອງລູກຄ້າມັນ work ແນວໃດກໍຕາມ ຫຼັງຈາ ກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທຸລະກິດດັ່ງກ່າວມາ ແລະ ເກັບກຳປະສົບການ ພ້ອມທັງສັງເກດໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເອັນເນັກ ກໍໄດ້ລົງທຶນຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຂອງ Slot Machine ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ ຜະລິດຈໍ LED Display ໃນໄຕ້ຫວັນ ສ່ວນຢູ່ປະເທດຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນການຜະລິດອາໄຫຼ່ທີ່ເປັນ Touchscreen Panel ແລະ Full Monitor ນອກນັ້ນ ຍັງສັນຍາເປັນ Partner ໃນການສ້ອມແປງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດອີກດ້ວຍ ໃນນັ້ ນ ການອອກແບບຕ່າງໆ ເອັນເນັກ ຈະເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ພົວພັນກັບທາງບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຂອງ ເອັນເນັກ ເອງ ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງ ເອັນເນັກ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໄປທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມງານ Global G2E Gaming Expo ມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ ແລະ ປີທີ 3 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7-10 ຕຸລາ 2024 ທີ່ Las Vegas ນີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບາງຄັ້ງໂອກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມກໍສຳຄັນໃນຜັກດັນ ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ບຸກບືນຂອງບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງເອງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຄົນນັ້ນຂະຫຍາຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຕົນເອງໄດ້ ດັ່ງ ເອັນເນັກ ຫຼື ອະເນກ ອັກຄະສອນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ເອັນເນັກ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ທຸກຄົນທີ່ຢາກສຶກສາດ້ານນີ້ ແລະ ຕ້ອງການເຮັດ ວຽກ ທາງບໍລິສັດຂອງລາວກໍຍິນດີໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ທິບສຸດາ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືເພື່ອດຳເນີນການຍຶດຊັບສິນຂອງພວກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອ ງ ຂອງໄທ ເຊິ່ງລວມເຖິງປະເທດລາວ ທີ່ມີການຜະລິດຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ສານລັດຖະທຳມະນູນຂອງໄທ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພັກຫົວຮຸນແຮງທີ່ສຸດຂອງລາຊະອານາຈັກ ກໍຄືພັກກ້າວໄກ ຫຼື Move Forward ຢຸດເຊົາການກົດດັນເພື່ອໃຫ້ມີການປະຕິຮູບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດລາຊະວົງທີ່ເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງການອະ ພິປາຍຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສະຖາບັນກະສັດນັ້ນ ສາມາດຖືກເອົາຜິດໄດ້ ເອົາຜິດ ຂໍອະໄພ ເອົາຜິດທາງອາຍາໄດ້ ສານດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຢຸດຢັ້ງເກືອບເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະຍຸບພັກການເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັ ບຄວາມນິຍົມສູງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີນັ້ນ ພັກກ້າວໄກໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ນິຍົມລາຊະວົງຕົກຕະລຶງ ໂດຍການເອົາຊະນະບ່ອ ນນັ່ງໃນສະພາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນເມສາ 2023 ພັກດັ່ງກ່າວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄດ້ກົດ ໄດ້ຖືກກົດດັນໃຫ້ກາຍໄປເປັນຝ່າຍຄ້ານ ໂດຍກຸ່ມພັນທະມິດຂອງພັກຫົວ ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ປົກຄອງປະ ເທດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊະນະການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ພວກຜູ້ເຖົ້າ ດ້ວຍວາລະການປະຕິຮູບໂຄງກະ ໂຄງສ້າງໃໝ່ຂອງຕົນ ທີ່ລວມທັງການດັດແກ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝ າດລາຊະວົງ ເຊິ່ງມີໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 15 ປີຕໍ່ຂໍ້ຫາໜຶ່ງກະທົງຂອງການໃສ່ຮ້າຍລາຊະວົງ ກົດໝາຍນັ້ນປົກປ້ອງສະຖາບັນສູງສຸດຂອງປະເທດ ທີ່ນຳພາໂດຍກະສັດມະຫາວະຊິຣາລົງກອນ ທີ່ຊົງເປັນຜູ້ນຳພາທຸກ ລະບົບທີ່ສຳຄັນໆຂອງປະເທດ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ເປັນລາຊະວົງໜຶ່ງທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທິບສຸດາ ເກືອບວ່າທຸກໆມື້ ກຳປັ່ນຈີນໄດ້ແລ່ນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳອ້ອມຮອບເກາະໄຕ້ຫວັ ນ ແລະ ເຮືອບິນລົບກໍບິນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເກາະດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະບິນກັບ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຂົາຫາກທຳການໂຈມຕີ? ນັ້ນຄືລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ກອງທັບໄຕ້ຫວັນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະເລ ພາກ ແລະ ພາກພື້ນດິນ ແລະ ອາກາດເປັນເວລາສອງມື້ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຝຶກແອບໃນການປ້ອງກັນການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ມີກ ານກະກຽມລ່ວງໜ້າທຳນອງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຂ່າວພາກັນມອງເບິ່ງຈາກເຮືອໄວທີ່ຕິດຕາມໄປນັ້ນ ເກາະ ກຳປັ່ນວາງທຸ່ນລະເບີດກໍໄດ້ ລະເບີດ ປ່ອຍລະເບີດປອມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ລູກອອກມາຕາມລາງທີ່ຢູ່ ທ້າຍກຳປັ່ນ ພົນຕີ ຊຸນ ລີຟາງ ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ຖານທັບເຮືອ ອູ ຊູໂອຢິງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງໄຕ້ຫວັນວ່າ ການກະທຳຂອງຈີນເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງອາ ດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ທັງໝົດທັງຂົງເຂດ ກ່ອນທີ່ ບ່ອນທີ່ການຄ້າໃນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາໄດ້ຖືກສົ່ງຜ່ານຊ່ອງແຄບທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 160 ກິໂລແມັດ ທີ່ແບ່ງແຍກໄຕ້ຫວັນອອກຈາກຈີນ ການກະທຳແບບ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລຳພັງພຽງຝ່າຍດຽວ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນບໍລິເວນ ບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ນາຍພົນຊຸນກ່າ ວ ດັ່ງນັ້ນ ພວກຈີນຄອມມິວນິດຄວນຢຸດເຊົາໃນທັນທີກ່ຽວກັບການກະທຳເພື່ອບ່ອນທຳລາຍເຫຼົ່ານີ້ ພຸດທະສອນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງ ານ VOA ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7:30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງ ໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກ ຄວາມສົມຫວັງ